ພວກຝ່າຍຄ້ານຂອງເວເນຊູເອລາໄດ້ພາກັນຈັດການປະທ້ວງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງກາຣາກັສ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານມາດູໂຣມອບອຳນາດ ທ່ານໂບລຕັນໄດ້ບອກພວກນັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານອາທິດນີ້ວ່າ ອະ ນາຄົດຂອງເວເນຊູເອລາ ຈະຖືກຊີ້ຂາດໃນອີກສອງສາມມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ If this effort fails ຖ້າຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວນີ້ຫາກລົ້ມແລ້ວ ມັນກໍຈະຕົກໄປຢູ່ພາຍໃຕ້ລະບອບຜະເດັດການ ເຊິ່ງຈະບໍ່ມີທາງເລື ອກແນວອື່ນເພາະເທົ່າໃດ ມັນເປັນໄລຍະເວລາທີ່ລໍ່ແຫຼມທີ່ສຸດ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການຂ້າມຜ່ານຢ່າງສັນຕິອາດສາມາດເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພ ວກເຈົ້າໜ້າທີ່ບຸກຄົນສຳຄັນຂອງເວເນຊູເອລາ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ Figures like Defense Minister Vladimir Padrino ບຸກຄົນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານວລາດີເມຍ ປາດຣີໂນ ຫົວໜ້າສານສູງສຸດຂອງເວເນຊູເອລາ ທ່ານໄ ມເກິລ ໂມເຣໂນ ແລະ ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາອົງຄະລັກຂອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານຣາຟາແອລ ເຮີນັນເດສ ດາລາ ນັ້ນ ພວກເພິ່ນເຫຼົ່ານີ້ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາບົດບາດໃນຕອນບ່າຍມື້ນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍນຳເອົາກຳລັງທະ ຫານອື່ນໆ ມາເຂົ້າຂ້າງຂອງປະທານາທິບໍດີໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ທ່ານໂບລຕັນເວົ້າວ່າ ເວເນຊູເອລາຖືກຄວບຄຸມໂດຍລະບອບທະຫານ ເຊິ່ງພ້ອມດຽວກັນກໍຖືກຄວບຄຸມໂດຍຄິວບາ ແລະ ກໍອາດແມ່ນຣັດເຊຍນ ຳ ທ່ານກ່າວວ່າ ກຳລັງຂອງມາດູໂຣຍັງຢູ່ໃນຂ້າງຂອງເຂົາ

ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນເປັນໜ້າຢ້ານກົວຕໍ່ຜົນທີ່ຈະຕິດຕາມມາ ຖ້າຄຳສັ່ງລັດຖະທຳມະນູນຂອງປະທານາທິບໍດີໄລຍະຂ້າມຜ່ານຫາກລົ້ມແລ້ວ ທ່ານກົວອີໂດ ອະດີດຫົວໜ້າສະພາແຫ່ງຊາດຂອງເວເນຊູເອລາ ໄດ້ສາບານໂຕຈະຮັບໃຊ້ເປັນປະທານາທິບໍດີໄລຍະຂ້າມຜ່ານໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມາ ມີຫຼາຍກວ່າ 50 ປະເທດໄດ້ຮັບຮູ້ເພິ່ນວ່າເປັນປະທານາທິບໍດີວ່າການແທນ ແຕ່ມາດູໂຣຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກຈີນ ຄິວບາ ແລະ ຣັດເຊຍ ອີຣານ ແລະ ເທີກີຢູ່ ຄວາມປັ່ນປ່ວນວຸ່ນວາຍໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດວິກິດຕະການທາງດ້ານມະນຸດສະທຳຢູ່ໃນປະເທດທີ່ທຸກຈົນທີ່ສຸດນັ້ນ ລັດຖະບານມາດູໂຣໄດ້ກ່າວຫາສະຫະລັດວ່າເປັນ ຜູ້ຍຸແຍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນເວເນຊູເອລາ ເຊິ່ງທ່ານແຊມມູເອລ ມອນກາດາ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເວເນຊູເອລາປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ We are not afraid of our people. We are cautious and ພວກເຮົາບໍ່ຢ້ານກົວປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາມີຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ມີສະຕິລະວັງຕົວຕໍ່ມະຫາອຳນາດນີ້ ທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໂລກ ທີ່ສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍໄປທົ່ວ ແລະ ພວກເຂົາກໍພວມກະທຳເຊັ່ນດ ຽວກັນຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາ ທ່ານໂບລຕັນປະຕິເສດທີ່ຈະເວົ້າລົມກ່ຽວກັບແຜນການຂອງສະຫະລັດເລື່ອງເວເນຊູເອລາ ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະລົງມືໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເລີ່ມ ຕົ້ນເສດຖະກິດຂອງປະເທດໄວທີ່ສຸດ ເມື່ອໃດກວາຍໂດໄດ້ຂຶ້ນກຳອຳນາດ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA